ສະບາຍດີທຸກຄົນ ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ລາຍການຈັ່ງຊີ້ກະຍັງຖາມ ລາຍການທີ່ຈະມາຕອບຄຳຖາມໂງ່ໆທີ່ພວກເຮົາສົງໄສໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ມື້ນີ້ຢູ່ກັບກີ້ ແລະ ບັດ ແລະ ຄຳຖາມໂງ່ໆຂອງເຮົາມື້ນີ້ກໍຄື ເປັນຫຍັງເຮົາ ຕ້ອງເຮັດວຽກແຕ່ວັນຈັນເຖິງສຸກ? ເອົ້າ ຈັ່ງຊີ້ກະຍັງຖາມ ຖ້າພ້ອມແລ້ວ ມາຟັງຄຳຕອບກັນເລີຍ ສະບາຍດີບັດ ສະບາຍດີ ໂອ້ ມື້ນີ້ບໍ່ໄດ້ເວົ້າຫຍັງແລ້ວ ໄຄແດ່ເນາະ ໄຄແດ່ເນາະ ເວົ້າສຽງປົກກະຕິແລ້ວ ເປັນຈັ່ງ ໃດໜຶ່ງອາທິດຜ່ານມາ? ເຫັນວ່າເຫງົາເນາະ ຄຶດຮອດບໍ ຄຶດຮອດເດ ເທົ່ານີ້ແຫຼະ ອືມ ກະຮູ້ສຶກວ່າຫຼາຍຄົນກະ ອັນ ມີວິວຫຼາຍຂຶ້ນບໍ?
ຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າ EP ທຳອິດ ອືມ ກະ ກະດີໃຈເນາະ ກະຖືວ່າດີໃຈ ຍອດໄລເຮົາກະຮອດ 100 ໄລແລ້ວເດ້ໃນເພຈເຮົາ ໂອ້
ຮອດ 100 ເພາະວ່າຊິມີລາງວັນໃຫ້ ຄັນຮອດ 1,000 ໄລເນາະ ອືມ ແມ່ນ ແມ່ນ ເຮົາຊິມີລາງວັນໃຫ້ ກະມໍ່ໆແລ້ວ ກະຍັງບໍ່ດົນດອກຄຶດວ່າ ຍັງອີກ 900 ປາຍ ກະຍັງອີກ 900 ປາຍ ກະໃຫ້ທຸກຄົນຊ່ວຍກັນ ກະມື້ນີ້ຊິມາຕອບຄຳຖາມອີກ ຄຳຖາມໜຶ່ງເນາະ ທີ່ເຮົາເຫັນ ອ່າ ຜູ້ ຜູ້ຟັງເຮົາຖາມເຮົາ ກະຄື ຄຳຖາມກະຄື ເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກແຕ່ວັນຈັນຮອດວັນສຸກເນາະ ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ເຮັດຕັ້ງແຕ່ວັນຈັນຮອດວັນ ວັນພຸດບໍລະວ່າ ຫຼື ວັນພະຫັດນີ້ ແຫຼະ ຫຼືນັ້ນກະແບບເຮັດວຽກ 4 ວັນແລ້ວກະພັກຫັ້ນນະ ເປັນຫຍັງຄືຕ້ອງເຮັດແບບ ອັນ ຫ້າວັນຈັ່ງຊີ້ນະ ຊິລອງມາເວົ້າກັນເບິ່ງ ອ້າຍກີ້ ຄືວ່າເຮັດວຽກຫ້າວັນນີ້ ມັນກະເປັນມາດຕະຖານສາກົນຢູ່ບໍອ້າຍກີ້
ຄວາມຈິງເຮັດວຽກ 5 ວັນນີ້ ມັນຖືວ່າປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືຕາມກົດນະ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ ບໍ່ສະເໝີໄປ ຄືຕົວຢ່າງມັນມີບາງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກຮອດ 6 ວັນພຸ້ນໃດ ຄືຕົວຢ່າງວ່າປະເທດເນປານເຮັດ ເຮັດວຽກຮອ ດ 6 ວັນ ແລະ ພັກແຕ່ວັນດຽວ ຕົວນີ້ແມ່ນທາງການເລີຍຕິ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ແມ່ນເອກະຊົນ ບໍ່ໆ ທາງການ ແບບຄ້າຍໆວ່າອອກກົດໝາຍເຂົາຫັ້ນນະ ທີ່ວ່າເຮັດວຽກ ອັນນາ ຮອດວັນ ຮອດວັນເສົາ ແລ້ວກະພັກວັນອາທິດ ອັນນີ້ ບໍ່ໝັ້ນໃຈປານໃດເດີ້ ມັນອາດຈະແມ່ນພັກວັນທິດ ຫຼື ບໍ່ຊັ້ນກະແມ່ນພັກວັນເສົາແຫຼະ ແຕ່ວ່າ ສິ່ງທີ່ໝັ້ນໃຈຄືເຂົາພັກມື້ດຽວ ແຕ່ວ່າ ອັນນາ ເຮົາມາເບິ່ງຄືນເນາະ ມື້ພັກບາດນີ້ນະ ອັນນາ ເຮັດວຽກຫ້າວັນແນ່ນອນ ມັນ ມັນເປັນແບບຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະເປັນສາກົນເນາະ ສະແຕນດາດຂອງສາກົນທີ່ວ່າເຮັດວຽກໃນ ໃນຫ້າວັນຫັ້ນ ແຕ່ວ່າມັນກະມີມື້ພັກຫັ້ນຕ່າງກັນໃດ ແຕ່ລະປະເທດ ອື ໝາຍຄວາມວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ພັກວັນເສົາວັນທິດຫັ້ ນນະ ບາງປະເທດກະບໍ່ໄດ້ພັກວັນເສົາວັນທິດ ບາງປະເທດກະສິພັກມື້ອື່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແບບພວກປະເທດມຸດສະລິມ ທີ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ພັກວັນເສົາວັນທິດ ຍ້ອນວ່າ ຍ້ອນວ່າໄຫວ້ພະເນາະ ແບບໄຫວ້ພະເຈົ້າ ເຂົາຫັ້ນນະ ທີ່ວ່າຕ້ອງໄປ ພິທີທາງສາສະໜາ ເອີ ພິທີທາງສາສະໜາທີ່ເຂົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດວັນສຸກ ມັນກະເລີຍມີບາງປະເທດ ອັນນາ ຢູ່ໃນໂລກຂອງມຸດສະລິມ ທີ່ວ່າເຂົາພັກວັນສຸກລວມກັບວັນອື່ນ ຕົວຢ່າງວ່າບາ ງປະເທດກະພັກວັນພະຫັດກັບວັນສຸກ ຫຼື ບໍ່ຊັ້ນກະບາງປະເທດກະເປັນວັນສຸກກັບວັນເສົາຈັ່ງຊີ້ນະ ຖ້າເບິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຂົາຈະພັກວັນພະຫັດກັບວັນສຸກ ເພາະວ່າເຂົາຈະກຽມງານເພື່ອວ່າສາສະໜາເຂົ າກ່ອນເລີຍເດ ແມ່ນໆໆໆ ເບິ່ງເດີ້ ອ້າຍຊິລອງເບິ່ງລາຍການເນາະ ປະເທດທີ່ພັກແຕ່ວັນພະຫັດກັບວັນສຸກນີ້ ມັນຊິມີປະເທດໂຊມາເລຍເນາະ ເຢເມນ ຕົວຢ່າງເນາະ ແລະ ສ່ວນປະເທດທີ່ ອ່າ ພັກມັນແຕ່ວັນສຸ ກ ສະເພາະວັນສຸກເດີ້ ກະຊິມີອີຣານ ປາເລສະຕາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ອື ແລະ ບາງປະເທດອື່ນໆກະຊິມີແບບ ອ່າ ມີພັກວັນສຸກກັບວັນເສົາ ຕົວຢ່າງວ່າປະເທດຊາອຸດິອາຣາເບຍເນາະ ຊູດານ ກາຕາ ໂອມານຈັ່ງຊີ້ນະ ທີ່ວ່ າມັນແລ້ວແຕ່ ເຫັນບໍ ເຮົາຈະເຫັນວ່າ ສັງເກດວ່າ ມັນ ມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພັກວັນສຸກ ຄັນເປັນປະເທດ ອັນນາ ທີ່ນັບຖືສາສະໜາອິດສະລາມ ຍ້ອນວ່າເປັນພິທີທາງສາສະໜາເຂົາ ອືມ ມັນກະປະມານນີ້ ເປັນຈຸດເລີ່ ມຕົ້ນຂອງພັກ 2 ວັນແມ່ນບໍ ຂອງມາດຕະຖານສາກົນ ອືມ ທີ່ວ່າບໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານສາກົນດອກເນາະ ທີ່ວ່າປະເທດສ່ວນຫຼາຍຖືເອົາຫັ້ນນະ ອືມໆໆ ເປັນແນວໃດ ມັນ ມັນ ຈັ່ງໃດຈຶ່ງວ່າເປັນ ເປັນ ມັນເປັນແບບນັ້ນ? ຄື ຄືເຮົາຮູ້ເນາະ ແຕ່ກີ້ເນາະ ການເຮັດວຽກ ຊົນຊັ້ນກຳມະກອນກັບຊົນຊັ້ນນາຍທຶນ ອີ່ຫຍັງຫັ້ນແຫຼະ ກະມີເຮັດວຽກແບບໜັກຫັ້ນນະ 7 ວັນແມ່ນບໍ່ ຕະກີ້ ຄືເຮົາຮູ້ໄປບໍ່ມີມື້ພັກ ອື ແຕ່ກະມີຍຸກໂຣມັນບູຮານເນາະ ອືມ ອ່ າ ເຂົາເຈົ້າຈະມີມື້ພັກມື້ໜຶ່ງ ກໍຄືເຮັດວຽກໄປ 7 ວັນ ເອີ ແລ້ວກະມື້ທີ 8 ພັກ ເອີ ກໍຄືເປັນວັນຕະຫຼາດນັດ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ ເຂົາເຈົ້າຈະມາລວມໂຕກັນ ຊື້ເຄື່ອງຊື້ຂອງຢູ່ຫັ້ນ ແປວ່າເຮັດວຽກ ນັບໄປໂລດແມ່ນບໍ່ ວ່າ 7 ວັນ ແ ລ້ວກະພັກວັນທີ 8 ແຕ່ຈະບໍ່ມີມື້ພັກຕາຍໂຕວ່າມັນຈະຖືກ ຖືກວັນຈັນ ຫຼືວັນ ເອີ ຄານ ວັນພຸດ ພະຫັດບໍ ອີ່ຫຍັງປະມານນີ້ ບໍ່ຮູ້ ແລ້ວກະ ນໍ ໃນຊ່ວງປະຕິວັດຝຣັ່ງ ກະຄືເຂົາຈະໃຊ້ລະບົບທີ່ເຮັດວຽກ 10 ວັນ ແລ້ວກະວັນທີ 11 ຫັ້ ນຢຸດ 1 ວັນ ອື ຢູ່ລາວກໍເປັນໃດ ພັກແຕ່ວັນສິນຫັ້ນ ເອົາ ກໍແມ່ນແລ້ວວະ ແຕ່ກີ້ແມ່ນບໍ່ ເອີ ເອົາ ແຕ່ກີ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນແຕ່ກີ້ໃດ ດຽວນີ້ຄືກັນທີ່ແບບພວກ ແບບຊາວໄຮ່ຊາວນາເປັນຈັ່ງຊີ້ນະ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກະສິກຳວ່າຊັ້ນສາ ທີ່ ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໂຮງຈັກໂຮງງານເນາະ ຜູ້ເຮັດວຽກຂົວທາງກໍ່ສ້າງກໍເຮັດແມ່ນບໍ່ ຖືກັນ ເຂົາ ເຂົາຈະຖືວັນສິນນະ ແມ່ນ ເຂົາຈະພັກຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າຄັນບໍ່ແມ່ນວັນສິນແລ້ວ ວັນເສົາວັນທິດເຂົາກະເຮັດຢູ່ຫັ້ນໃດ ແ ມ່ນແລ້ວ ເຂົາກໍ ເຂົາກໍເຮັດຕໍ່ເນື່ອງໄປເລີຍ ອັນນັ້ນຄືເຮົາກັບມາສູ່ຄຳຖາມວ່າກີ້ນີ້ເນາະ ກໍຄືວ່າມັນກ່ຽວກັບສາສະໜາຈັ່ງໃດເນາະມື້ພັກ ຄືເຮົາໄປສ່ອງເຫດການກ່ອນໜ້າ ກໍມີເຫດການອື່ນໆອີກກ່ຽວກັບສາ ສະໜາ ອືມ ທີ່ເຂົາຈະມີມື້ພັກຢູ່ແລ້ວໜຶ່ງວັນ ອືມ ກະຄືຈະມີສາສະໜາຄຣິດນີ້ ຈະພັກຄືວັນທິດເນາະ ອືມ ເປັນມື້ພັກຂອງທາງສາສະໜາເຂົາເຈົ້າ ອືມ ຄືຢິວນີ້ຈະວັນເສົາ ແລ້ວກະມຸດສະລິມຈະວັນສຸກນີ້ ອືມ ແຕ່ກີ້ຫັ້ນມັ ນກະຈຶ່ງມີແຕ່ໜຶ່ງວັນໜຶ່ງແຫຼະທີ່ພັກໃນການເຮັດວຽກ ເອີ ບໍ ແຕ່ຕໍ່ມາລະເລີ່ມມີສອງວັນ ຍ້ອນ ຍ້ອນວ່າບໍລິສັດຂອງລົດຟອດນີ້ ເອີ ເພິ່ນລະໄປຈ້າງອີ່ຫຍັງເກາະ ເພິ່ນໄປຈ້າງພະນັກງານຫັ້ນ ທັງເປັນຄົນຢິວ ທັງເ ປັນຄົນຄຣິດຫັ້ນນະ ເອີ ເອີ ແລ້ວຄັນສິພັກໃຫ້ແຕ່ວັນທິດເນາະ ອື ແລ້ວຄົນຢິວເຂົາມີສາສະໜາວັນເສົາ ບັດນີ້ເຂົາມີພິທີເຂົາວັນເສົາ ອືໆ ແລ້ວຄັນສິພັກໃຫ້ວັນເສົາລະ ຄົນຄຣິດເຂົາມີທາງສາສະໜາວັນທິດ ເອີ ກະ ເລີຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສັ່ງພັກສອງວັນ ສອງວັນເນາະ ອື ກໍເລີຍໄດ້ເຮັດວຽກ 5 ວັນ ບັດນີ້ກໍເປັນລະ ນັບເປັນລະບົບນັ້ນແຫຼະ ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ 5 ວັນ ຈັນ ເອີ ຈັນເຖິງສຸກ ແລ້ວກໍພັກເສົາອາທິດ ກໍຄືໃນປີ 1926 ນັ້ນເອງ ອື ບໍລິສັດລົດຍົນຟອດ ເຖິງວ່າຜູ້ທີ່ລິເລີ່ມມາດຕະຖານວັນພັກຕົວນີ້ກໍແມ່ນຊື່ວ່າ Henry Ford ເນາະ ເຈົ້າຂອງໂຮງງານນັ້ນເອງ ສິຂອບໃຈລາວອີກບໍປານນີ້ ກໍສິຂອບໃຈລາວ ຂອບໃຈລາວ ກໍສິໄດ້ພັກແຕ່ວັນດຽວຂອງເຮົາ ອັນ ກ່ອນ ກ່ອນໜ້າລາວຫັ້ນນະ ມັນມີ ມັນມີຢູ່ ຢູ່ ຢູ່ອັງກິດເນາະ ມັນກໍສິມີອີກແບບໜຶ່ງອີກໃດ ກ່ອນ ກ່ອນໜ້າຈະ ຟອດຈະມາເຮັດໃຫ້ມັນກາຍມາເປັນ 2 ວັນແບບນັ້ນນະ ຄືຢູ່ອັງກິດແມ່ນ ເຂົາພັກແຕ່ວັນທິດຄືກັນ ເພາະວ່ າມັນເປັນເລື່ອງສາສະໜາເຂົາເນາະ ຄືມັນຄຣິສຕຽນຫຼາຍຢູ່ຫັ້ນ ແລ້ວພັກແຕ່ວັນທິດ ແລ້ວບັດນີ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຫັ້ນນະ ເວລາພັກວຽກຫັ້ນນະ ເຂົາກໍໄປກິນເຫຼົ້າກິນຫຍັງຫັ້ນນະ ແບບວ່າໄປກິນ ໄປກິນເຫຼົ້າ ກິນແລ້ ວເມົາບັດນີ້ນະ ແລ້ວມັນກໍເລີຍແບບເມົາຄ້າງມາເຮັດວຽກຈັ່ງຊີ້ນະ ຫົວໜ້າກໍເລີຍແບບວ່າ ໂອ້ ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຕ້ອງ ຕ້ອງແບບ ມັນກະເຮັດໃຫ້ແບບມັນໄດ້ເພີ່ມເວລາພັກຜ່ອນໃຫ້ເຂົາ ເຂົາກໍເລີຍໄປກຳນົດໃຫ້ວັນ ເສົາ ວັນເສົາເຄິ່ງຫັ້ນ ອື ເຄິ່ງວັນເສົາ ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກແລ້ວຕອນເຊົ້າເນາະ ຕອນສວຍນະແມ່ນພັກ ແຕ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ກໍເລີຍວ່າໄປກິນເຫຼົ້າວັນເສົາຫັ້ນ ຕອນແລງວັນເສົາ ຕອນແລງວັນເສົາຫັ້ນ ວັນທິດກໍພັກ ຜ່ອນກັບ ຢູ່ກັບຄອບຄົວອີ່ຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກໍເລີຍເປັນ ເປັນເລື່ອງໜຶ່ງ ຕອນນັ້ນຍັງເປັນມື້ເຄິ່ງຢູ່ເນາະ ກະເປັນມື້ເຄິ່ງຈົນມາຮອດຟອດພີ້ແຫຼະ ຈຶ່ງສິເປັນ 2 ມື້ ກໍນີ້ຂອງ ຂອງຟອດນີ້ແຫຼະ ລາວເຮັດເປັນອິດທິພົນຫຼ າຍ ສົ່ງ ສົ່ງອິດທິພົນຫຼາຍທົ່ວໂລກ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຫຼັງຈາກນັ້ນເນາະ ສະຫະລັດອາເມລິກາກະເປັນປະເທດມະຫາອຳນາດເນາະ ໂດຍສະເພາະຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງເນາະ ແມ່ນລະ ຫຼາຍປະເທດກໍໄດ້ ຍຶດແບບໂມເດວຂອງການເຮັດວຽກຂອງສະຫະລັດນີ້ແມ່ນ ຈະມີອິດທິພົນຫຼາຍ ກໍຄືຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໂດຍກົງເລີຍໂຕນີ້ ອືມ ໝາຍຄວາມວ່າເຂົາ ເຂົາອັນນັ້ນໃຊ້ວັນ ວັນເສົາວັນທິດທີ່ວ່າພັກວຽກໂຕນັ້ນແມ່ນບໍ ອືມ ຍີ່ປຸ່ນກະ ເອົາມາຈາກສະຫະລັດຄືກັນ ອາດຈະປະເທດເຮົາກໍອາດຈະເອົາມານຳຫັ້ນເນາະ ເພາະວ່າ ອືມ ເບິ່ງຕາມເບິ່ງນີ້ ເຮົາ ເຮົາກໍບໍ່ແນ່ນອນວ່າ ວ່າຂອງເຮົານີ້ໃຊ້ມາດຕະຖານໃດ ແຕ່ວ່າຮູ້ສຶກວ່າຢູ່ລາວ ໄທ ກຳ ປູເຈຍ ຫວຽດນາມເນາະ ທີ່ເຂົາຈະແບບໃນ ໃນລະບົບຄ້າຍໆກັນເນາະ ຄືແມ່ນວັນເສົາວັນທິດລະພັກ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນອາຊຽນເຮົານີ້ເດ ມັນຊິມີອັນນ່າມາເລເຊຍກັບບຣູໄນທີ່ວ່າແຕກ ແຕກຕ່າງແດ່ຈັກໜ້ອຍບໍ ອ່າ ມາເລເຊຍນີ້ບາງ ບາງລັດດອກທີ່ວ່າເຂົາຖືຕາມເວລາຂອງ ຂອງອັນນ່າມຸດສະລິມຫັ້ນນະ ອືມ ອ່າ ບຣູໄນນີ້ຄັນຈື່ບໍ່ຜິດແມ່ນເຂົາພັກວັນສຸກແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວ ລະກະອັນນ່າເຮັດວຽກວັນເສົາ ລະກະພັກວັນທິດ ອືມ ແຕ່ວ່າເຮົາມາເບິ່ງຄືນ ບັດນີ້ເຮົາ ອັນນີ້ແມ່ນເວົ້າເລື່ອງວັນເນາະ ວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຄືແບບເປັນພັກ ບໍ່ເປັນເອກະພາບກັນທົ່ວໂລກວ່າຊັ້ນຊະ ແບບ ແຕ່ຄວາມຈິງຫຼາຍໆຄົນຄືຊິຄິດວ່າວັນເສົາວັນທິດແມ່ນມື້ພັ ກ ແຕ່ຄວາມຈິງບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນເນາະ ແລະ ເຮົາມາເບິ່ງຄືນ ຄື ຄື ຄືໂຕເວົ້າໄປວ່າງໜຶ່ງຫັ້ນນະ ທີ່ວ່າອິດທິພົນຂອງເມກາເຮັດໃຫ້ວັນເສົາວັນທິດເປັນມື້ພັກແບບຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະເປັນສາກົນ ສາກົນນີ້ ເຮົາ ເຮົາກັ ບໄປເບິ່ງຄືນອີກໜ້ອຍໜຶ່ງ ກໍຄືການກຳນົດອັນນ່າເວລາເຮັດວຽກ ອື ຢູ່ແຕ່ກ່ອນຫັ້ນນະ ເຮົາ ເຮົາ ເອີ ເຂົາຈະເຮັດວຽກ ຄືເຮົາເວົ້າເນາະ ເວົ້າກັບໄປຄືນວ່າເຮັດ ເຮັດວຽກບໍ່ມີກຳນົດວັນພັກແນ່ນອນ ເຮັດຈັນຮ ອດທິດ ລະກະຈຶ່ງພັກວັນຈັນ ລະກະນັບໄປອີກເຈັດມື້ລະຈຶ່ງພັກ ຈັ່ງຊີ້ນະ ທີ່ແບບສະໄໝ ສະໄໝໂຣມ ສະໄໝ ສະໄໝຝຣັ່ງ ສະໄໝແບບບູຮານແຕ່ກ່ອນຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າຈົນມາຮອດຊ່ວງທີ່ແບບວ່າ ອັນນ່າ ຄົນເລີ່ມມີ ມີເງິ ນມີຄຳ ແລະ ຕ້ອງການເວລາພັກຜ່ອນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຂົາ ເກີດມີການສ້າງແບບຄ້າຍໆວ່າ ອັນນ່າ Labor Union ຫັ້ນນະ ຄັນ Labor Union ບ້ານເຮົາຊິເອີ້ນເປັນແບບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊົນ ຊົນຊັ້ນກຳມາຊີບຜູ້ທີ່ອອກແຮງງານຈັ່ງຊີ້ ນະ ທີ່ວ່າເຂົາ ເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ມີເວລາພັກຜ່ອນຫຼາຍຂຶ້ນເນາະ ແມ່ນວ່າເຂົາກະປະທ້ວງ ເຂົາກະແບບເຮັດຫຍັງອອກມາຈັ່ງຊີ້ນະ ລະມັນກໍເລີຍເຮັດໃຫ້

ຄືເຂົາກຳນົດຫັ້ນ 48 ຊົ່ວໂມງຕາມສາກົນນະ ຕໍ່ອາທິດ ຕໍ່ອາທິດ ແບບວ່າ 48 ຊົ່ວໂມງ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 48 ຊົ່ວໂມງ ຫຼຸດຫັ້ນໄດ້ ແຕ່ວ່າບໍ່ໃຫ້ກາຍຫັ້ນ ເພາະວ່າຄັນ ຄັນກາຍຫັ້ນປຸບ ແມ່ນຖືວ່າເປັນການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ໂຕນີ້ ກໍຊິແມ່ນ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນເນາະ ປະມານນັ້ນ ຄັນຄິດໄລ່ເບິ່ງເນາະ ຄັນສົມມຸດ 5 5 ວັນກໍ 48 ບໍ 5 ກໍ 40 5 8 40 ກໍ 6 ເນາະ ອາດຈະເປັນເພາະ ເຜື່ອ ເຜື່ອ ເຜື່ອບາງບໍລິສັດເດ ແມ່ນລະ ແມ່ນລະ ບາງປະເທດອີກ ຂຶ້ນ ຂຶ້ນກັບແ ຕ່ ແຕ່ລະປະເທດທີ່ວ່າຮັບຮອງເອົາ ແລະ ຄັນສົມມຸດວ່າເຮັດເກີນຫັ້ນແມ່ນກາຍວ່າລະເມີດສິດທິມະນຸດ ກະຄື UN ກໍເລີຍເວົ້າເນາະ UN ອັນນີ້ເວົ້າຂໍ້ກົດໝາຍໃຫ້ຟັງຊື່ໆເດີ ຟ້າວແບບວ່າຕົກອົກຕົກໃຈ ເພາະວ່າເຮົ າຕ້ອງໃຊ້ reference ເນາະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຕ້ອງມີອັນນັ້ນ ເອີ ບ່ອນອ້າງອີງ ກໍຄືອັນນ່າມາດຕາທີ 24 ຂອງ ຂອງອັນນ່າກົດບັດ ບໍ່ແມ່ນ ຫຍັງເກາະ ຖະແຫຼງການ ຖະແຫຼງການສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດເນາະ ມາດຕາທີ 24 ເຂົ າວ່າເວົ້າເລື່ອງ ອ່າ ສິດໃນການພັກຜ່ອນເນາະ ໃນການທີ່ຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ ເຂົາວ່າທຸກຄົນມີສິດ ມະນຸດທຸກຄົນນະ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງມີສິດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ ອ່າ ມີເວລາພັກຜ່ອນ ແລ້ວກະມີກຳນົດຂອບເວລາໃນການ ເຮັດວຽກ ແບບວ່າບໍ່ ບໍ່ເກີນຫັ້ນນະ ແລ້ວກະມີວັນ ອ່າ ວັນ ວັນພັກຫັ້ນແຫຼະ ຄັນສິເວົ້າ ແລ້ວກະຕ້ອງໄດ້ເງິນພ້ອມເດ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າ ບໍ່ແມ່ນວ່າພັກແລ້ວບໍ່ໄດ້ເງິນເດ້ ຕ້ອງ ຕ້ອງມີ ຕ້ອງມີເງິນຈ່າຍເຂົາ ຊົດເຊີຍເຂົາ ເຖິ ງວ່າສິພັກກໍຕ້ອງໄດ້ມີເງິນຈ່າຍ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ແມ່ນແບບພວກຂອດກົດໝາຍທີ່ແບບມັນ ມັນກ່ຽວຂ້ອງວ່າຊັ້ນຊະ ມັນກະເລີຍເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະປະເທດກະໄປໝູນໃຊ້ຕ່າງກັນວ່າຊັ້ນຊະເນາະ ໄປກຳນົດມື້ພັກໂດຍ ຂອງເຂົາເອງ ແຕ່ວ່າບໍ່ໃຫ້ເກີນຊົ່ວໂມງຫັ້ນ ອັນໂຕຮູ້ບໍ່ວ່າມີ ມີບາງປະເທດທີ່ວ່າເຮັດວຽກຊົ່ວໂມງໜ້ອຍ ມີບໍ່ ທີ່ວ່າໂຕໄປສອບມາ ກະສິແມ່ນ ຕາມເບິ່ງນີ້ແມ່ນຝຣັ່ງບໍ ອື 35 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ ອື ເຂົາເຮັດແນວໃດ ເ ຂົາ ເຂົາເປັນແນວໃດ ລະບົບການເຮັດວຽກເຂົາ ລະບົບການເຮັດວຽກເຂົານີ້ຈະ ດຽວນີ້ແມ່ນຈະ 4 ມື້ເຄິ່ງ ເອີ ກໍຄືຈະພັກວັນສຸກ ແລງວັນສຸກ ບໍ່ແມ່ນພັກວັນສຸກ ພັກແລງວັນສຸກ ກໍຈະເຮັດວຽກວັນຈັນຫາວັນສຸກຕ ອນເຊົ້າຫັ້ນ ອື ອື ສະແດງວ່າກໍຫຼຸດລົງເນາະ ຄັນ ຄັນທຽບໃສ່ກັບອັນນັ້ນ ແລ້ວກະຍັງມີປະເທດ ທີ່ຈິງມັນກະຍັງເປັນການທົດ ຂັ້ນທົດລອງຢູ່ຫັ້ນນະ ຍັງຮັບປະກັນບໍ່ໄດ້ວ່າ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າເຮັດ ວຽກ 5 ວັນ ອື ມັນກະມີບາງປະເທດທີ່ອ້າຍເບິ່ງ ມັນມີ ຕອນນີ້ກະມີຟິນແລນນີ້ນະ ທີ່ວ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ຍິງນີ້ນະ ທີ່ວ່າລາວຫາກໍໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ລາວກະມີໄອເດຍ ລາວກະມີຄ້າຍໆວ່າຢາກຫຼຸດອັນນ່າຈ ຳນວນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ຫຼືວ່າຫຼຸດຈຳນວນມື້ເຮັດວຽກຫັ້ນລົງຫັ້ນນະ ມັນກະມີ ແລ້ວກະບໍລິສັດ ອັນນ່າ ບໍລິສັດເອກະຊົນເຂົາກະ ເຂົາກະມີເດ້ ຜູ້ທີ່ແບບວ່າທົດລອງເບິ່ງຫັ້ນນະ ຕົວຢ່າງແມ່ນ Microsoft ຢູ່ ຢູ່ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນຫັ້ນນະ ທີ່ ເຂົາຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກລົງມາເຫຼືອ ອັນນ່າ 4 ວັນ ແລ້ວ ແລ້ວຜົນຂອງມັນເດີ ອັນນີ້ມັນ ມັນແມ່ນເຂົາເຮັດທົດລອງຢູ່ຍີ່ປຸ່ນເນາະ ເຂົາເຮັດອອກມາແລ້ວວ່າ ເຂົາເຮັດວຽກ 4 ອັນນ່າ 4 ວັນເນາະ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນ ຫັ້ນນະ ມີ ມີ ມີ ຄັນສິເວົ້າພາສາລາວແມ່ນ productivity ແມ່ນແບບວ່າມີ
ຄວາມຫ້າວຫັນຊະ ເອີ ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແບບມີ ມີ ເຮັດໃຫ້ແບບຜົນຂອງການເຮັດວຽກຫັ້ນນະ ດີຂຶ້ນຫັ້ນນະ 40% ອື ເຂົາເວົ້າວ່າໂຕນັ້ນຫັ້ນນະ ມັນມີຜົນດີຫຼາຍຢ່າງເນາະ ໃນການເຮັດວຽກ ຫຼຸດ ຫຼຸດ ຫຼຸດຈຳນວນ ອັນນ່ າ ເວລາເຮັດວຽກລົງຊີ້ນະ ມັນກະມີແບບພວກເລື່ອງ ອັນນັ້ນ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແດ່ຫຍັງຊີ້ນະ ຫຼຸດການນຳໃຊ້ໄຟແດ່ ຫຼຸດອັນນັ້ນອີ່ຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະ ກະຄືມັນ ມັນ ມັນມີຜົນຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ວ່າມັນກະ ມັນຍັງເປັນການ ກ ານທົດລອງສະເພາະຂອງ ຂອງບໍລິສັດ ຂອງບາງບໍລິສັດ ແລ້ວກະບາງວັດທະນະທຳທີ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ໄດ້ທົ່ວໂລກດອກ ແຕ່ວ່າ ສະແດງວ່າຢູ່ຍີ່ປຸ່ນກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປັບມາເປັນ 4 4 ວັນເນາ ະ ມີແຕ່ບໍລິສັດນີ້ບໍລິສັດດຽວ ເຂົາລອງເຮັດ ຕົວນີ້ກະເຮັດພຽງແຕ່ໄລຍະສັ້ນຊື່ໆເດ້ ບໍ່ທັນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຍາວເລີຍ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນ ມັນກະເປັນພຽງທີ່ແບບການທົດລອງຫັ້ນນະ ມັນກະມີຫຼາຍບໍລິສັດຢູ່ໃນທົ່ວໂລ ກ ເຂົາກໍແບບມາລອງເບິ່ງວ່າ ເອີ ຄົນເຮົາສິ ເປັນແນວໃດຫັ້ນນະ ຖ້າເຮັດວຽກໜ້ອຍລົງ ມັນສິເຮັດໃຫ້ ເພາະວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຄົນຈະຄິດວ່າ ຄັນຢາກໄດ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍກໍຕ້ອງເຮັດວຽກຫຼາຍໆ ແມ່ນແຫຼະ ອື ແຕ່ວ່າ ມັນ ດຽວນີ້ມັນກະເລີ່ມໜ້າຄິດ ຍ້ອນວ່າເທັກໂນໂລຊີຊ້ຳກໍທັນສະໄໝແລ້ວ ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍເຖິງຂະໜາດນັ້ນຈັ່ງຊີ້ນະ ໂຕນີ້ມັນກໍຮັບປະກັນບໍ່ໄດ້ເນາະ ເພາະວ່າບົດຣີເສີດຕົວນີ້ເຂົາໄ ປເຮັດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມັນອາດຈະບໍ່ແທດເໝາະກັບປະເທດເຮົາ ຄັນຢາກຮູ້ກໍຕ້ອງໄດ້ລອງເຮັດຢູ່ກັບ ຢູ່ ຢູ່ກັບລາວ ມັນອາດຈະດີກວ່າ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ດີກໍໄດ້ ແມ່ນ ອາດຈະ ອາດຈະ ແລະ ມັນມີແຟັກອັນໜຶ່ງແຫຼະ ຊິມາ ເລົ່າສູ່ຟັງ ອັນ ອາ ເລື່ອງ ເລື່ອງນີ້ແຫຼະ ການກຳນົດວັນເວລາ ເພາະວ່າປະຫວັດສາດນີ້ມັນມີຫຼາຍປະເທດທີ່ແບບ ກຳນົດແປກໆ ວັນເວລາເນາະ ທີ່ວ່າມັນມີຊ່ວງໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນ ອັນນ່າ ສະຫະພາບໂຊວຽດຫັ້ນນະ ເຂົ າກຳນົດ ເອີ ທິດໜຶ່ງຫັ້ນມີຫ້າວັນ ອືມ ມີແຕ່ຫ້າວັນ ເປັນຈັ່ງໃດ ເອີ ຄວາມໝາຍວ່າ ຫ້າວັນແມ່ນຫ້າວັນ ວັນເຮັດວຽກນັ້ນບໍ່ ບໍ່ ອັນນ່າ ຫ້າວັນຫັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ອັນ ທິດໜຶ່ງຫັ້ນຈະມີຫ້າວັນ ເປັນປະຕິທິນເຂົາເລີຍບໍ່ ເປັນ ປະຕິທິນ ເປັນປະຕິທິນ ດຽວຊິໃນ ຄັນໃຜເບິ່ງວິດີໂອຈະເຫັນປະຕິທິນໂຊວຽດເນາະ ວ່າເຂົາແບບເຮັດວຽກຫັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເຮັດວຽກ ມື້ ໃນທິດໜຶ່ງມັນຈະມີຫ້າວັນ ແລະ ໃນອາທິດໜຶ່ງນະ ມັນຈະມີຫົກອາທິດ ກະຊິສາ ມສິບວັນຄືເກົ່າຫັ້ນນະ ແລະ ວັນເວລາກະຄືເກົ່າຫັ້ນແຫຼະ ແບບຄ້າຍໆວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງຍັງຄືເກົ່າ ແບບຕາເວັນຂຶ້ນ ຕາເວັນຕົກກະເປັນກາງຄືນ ກະເປັນຄືເກົ່າ ຕ່າງແຕ່ວ່າ ຕ່າງແຕ່ວ່າມັນ ວັນນີ້ອ້າຍບໍ່ໝັ້ນໃຈເດີ້ ເ ຂົາ ເຂົາເອີ້ນ ເຂົາຊື່ເອີ້ນຂອງແຕ່ລະວັນວ່າແນວໃດ ແຕ່ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 5 ມີພຽງແຕ່ 5 ຍ້ອນວ່າຫຍັງ ຍ້ອນແບບວ່າ ເຂົາກຳນົດອອກມາວ່າ ແຕ່ລະຄົນຫັ້ນນະ ມັນ ມັນຈະມີໜ້າວຽກໜ້າທີ່ຂອງໃຜຂອງລາວເນາ ະ ຕົວຢ່າງວ່າເປັນກຳມະກອນນີ້ຊິພັກມື້ໃດ ເປັນ ອັນນ່າ ເປັນນັກຮຽນນັກສຶກສານີ້ຊິພັກມື້ໃດ ເປັນທະຫານຕຳຫຼວດຊິພັກມື້ໃດ ເຊິ່ງມັນ ມັນ ເຂົາກຳນົດໄວ້ຕາມອາຊີບ ໂອ ເພາະວ່າຫຍັງ ເພາະວ່າເຂົາບໍ່ຢາກໃ ຫ້ ລົດຕິດບໍ່ ຊ່ວງ ຊ່ວງນັ້ນແບບ ມັນ ມັນແບບວ່າເຂົາກຳລັງຜະລິດເນາະ ແບບຄ້າຍໆວ່າໂຮງຈັກໂຮງງານຫຍັງຫັ້ນນະ ມັນຕ້ອງມີຄົນຂັບເຄື່ອນ ຄ້າຍໆວ່າແບບ ສົມມຸດວ່າເຈົ້າພັກວັນເສົາວັນທິດພ້ອມກັນເບີດ ກ ະບໍ່ມີໃຜຜະລິດ ແລະ ຜົນຜະລິດມັນກະຊ້າຈັ່ງຊີ້ນະ ເຂົາກະເລີຍຄິດວ່າ ເອີ ຄັນຊັ້ນກະລອງວ່າ ມັນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນກັນ ຄືແປດສິບເປີເຊັນຂອງຄົນຫັ້ນນະຕ້ອງເຮັດວຽກ ແລະ ມີຊາວເປີເຊັນຫັ້ນພັກໃນແຕ່ລະວັນ ມັ ນກະເລີຍແບບໝູນກັນຫັ້ນນະ ເບິ່ງໆຄືຊິເປັນໄອເດຍທີ່ດີເນາະ ແຕ່ວ່າ ເອີ ມັນ ໃຊ້ໄດ້ດົນບໍ່ ໃຊ້ໄດ້ປະມານ 11 ປີນີ້ແຫຼະ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 1929 ຈົນຮອດປີ 1940 ອືມ ອາ ແລະ ບາດນີ້ເລີ່ມໄດ້ບໍ່ດົນ ເຂົາກະມີຫາງສຽງຫັ້ນນະ ປະ ຊາຊົນວ່າ ວ່າ ອ້າວ ຄັນສົມມຸດວ່າເຈົ້າຊິມາໃຫ້ຂ້ອຍພັກແບບ ອັນນ່າ ຂ້ອຍພັກແຕ່ວ່າເມຍຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ພັກ ແຕ່ວ່າລູກຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ພັກຫັ້ນນະ ເພາະວ່າເຂົາໝູນກັນຫັ້ນແຫຼະ ເຂົາ ຄວາມໝາຍຂອງເຂົາກະຄື ແລະ ຊິມີຄ ວາມໝາຍຫຍັງ ເວລາຄອບຄົວເນາະ ເອີ ເພາະວ່າ ເພາະວ່າສ່ວນຫຼາຍຫັ້ນເວລາແບບ ອັນນ່າ ວັນພັກຜ່ອນ ເຮົາກະຢາກໃຊ້ຊີວິດກັບຄອບຄົວ ແມ່ນ ແຕ່ວ່າຢາກໄປແບບວ່າເຮັດ ເຮັດກິດຈະກຳກັບຄອບຄົວ ແຕ່ ວ່າເຂົາກະເລີຍປະທ້ວງວ່າ ເອີຍ ບໍ່ ອັນນັ້ນມັນ ມັນເປັນຄົນ ຄົນກະຊິແບບທັກທ້ວງວ່າ ເອົ້າ ຄັນເຮັດແນວນັ້ນແຫຼະ ຊິມີຄວາມໝາຍຫຍັງຫັ້ນນະ ຂ້ອຍພັກກະພັກຢູ່ຊື່ໆຫັ້ນນະ ຂ້ອຍບໍ່ ຄອບຄົວຂ້ອຍກະບໍ່ມີເວລາຢູ່ນຳ ກັນນະ ເອີ ເອີ ຊັ້ນນະ ລູກພັກແລ້ວ ພໍ່ແມ່ໄປເຮັດວຽກ ບໍ່ມີເຮັດກິນ ໄດ້ກິນ ແມ່ນລະ ແມ່ນລະ ມັນກະເລີຍແບບ ເຂົາກະເລີຍວ່າແນວນັ້ນ ເຂົາກະເລີຍປ່ຽນໜ້ອຍໜຶ່ງໃດ໋ ເຂົາປ່ຽນຄືເຂົາເພີ່ມມາມື້ວັນທີ 6 ບາດນີ້ນະ ສະແດງວ່າທິດໜຶ່ງມີ 6 ວັນອີກ ມີ 5 ອາທິດບາດນີ້ ອັນນ່າ ມີ 6 ວັນແລ້ວ ແຕ່ວິທີຂອງເພິ່ນຫັ້ນ ວິທີຂອງເພິ່ນນະຄື ໃນຫ້າວັນຫັ້ນນະ ກະຊິມີມື້ພັກຂອງໃຜຂອງລາວວັນໜຶ່ງ ແລ້ວມີວັນໜຶ່ງທີ່ວ່າພັກລວມກັນ ກະຄືແບບຄອບ ຄົວໄດ້ໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັນຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າມັນກະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ດົນດອກ ມາຮອດປີ 1940 ກະ ກະຍຸບ ແບບໝາຍເຖິງເຂົາກະບໍ່ໃຊ້ ຍ້ອນມັນກະມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ແບບວ່າ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນ ບໍ່ເປັນໄປຕາມຫັ້ນນະ ກະຄືຜົນຜະ ລິດທີ່ແບບເຂົາຄິດວ່າມັນຊິໄດ້ດີຂຶ້ນ ມັນກະບໍ່ໄດ້ ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍຫຍັງຫັ້ນນະ ມັນກະເລີຍວ່າເຮັດໃຫ້ແບບ ເອີ ອັນ ເຊົາ ເຂົາກະຍຸຕິ ເຂົາກະເລີຍກັບມາໃຊ້ປະຕິທິນເຈັດວັນຄືເກົ່າ ເຂົາກະຢຸດຕິປີ 1940 ນີ້ແຫຼະ ອື ມ ຖືວ່າເປັນຫຍັງ ຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົນໃຈເນາະ ສຳລັບມື້ນີ້ກະ ກະຊິມີປະມານຫັ້ນເນາະ ທີ່ວ່າເວົ້າກ່ຽວກັບວັນພັກ ອັນທີ່ຈິງຍັງມີຢາກເວົ້າຫຼາຍກວ່ານີ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າ ເວລາເຮົາຈຳກັດ ແມ່ນໆ ນີ້ແມ່ນ ກະເລີຍວ່າຂໍມາເລົ່າ ຊ່ຳນີ້ກ່ອນເນາະ ຖ້າສົມມຸດວ່າ ຄືເກົ່າເນາະ ລົງທ້າຍອັນນັ້ນຄລິບຍາມໃດກະຊິເວົ້າແບບເກົ່ານີ້ແຫຼະ ຖ້າເຮົາຕອບຄຳຖາມໄດ້ກະຖືວ່າບອກເຮົາແດ່ວ່າ ວ່າເປັນແນວໃດ ແຕ່ຖ້າສົມມຸດວ່າໂຕໃດທີ່ມັນຍັງສັບ ສົນຢູ່ ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນມີຟີດແບັກຫຼາຍເນາະ ຈັກເດ ກ່ຽວກັບ ຈັກເຂົາຟັງຮອດນີ້ຫຼືບໍ່ ເຂົາກະຟັງສຸດຢູ່ບໍວ່າ ຫຼືວ່າ ຫຼືວ່າເປີດຟັງແຕ່ແບບສອງນາທີແລ້ວກະປິດຈັ່ງຊີ້ ກະຄັນໃຜຟັງຈົນຮອດສຸດກະບອກເຮົາແດ່ວ່ າ ຟັງຈົນສຸດແລ້ວກະເປັນແນວໃດ ມີຫຍັງກະຣີແອັກຊັນກັບເຮົາແດ່ ແມ່ນໆເນາະ ຖ້າ ຖ້າມີຫຍັງກະຝາກໄວ້ເນາະ ຄືເກົ່າເນາະ ຊ່ອງທາງໃນການຕິດຕໍ່ເຮົາ ມີທາງໃດແດ່ ບາດ ລອງເວົ້າໃຫ້ຟັງ ຕອນນີ້ກະມີ Facebook Page ຫັ້ນແຫຼະ ຊື່ວ່າ ຈັ່ງຊີ້ກະຍັງຖາມ What a stupid question ແລ້ວກະຊ່ອງທາງໜຶ່ງ ຊ່ອງທາງ YouTube ຊື່ຄືກັນເນາະ ແລະ ທີ່ຫາກະມາໃໝ່ກະຄືໄດ້ເວົ້າໄປທີແລ້ວ ກະຄືທາງ Spotify ອືມ ກະໄປເບິ່ງວິວໃນ Spotify ກະໜ້າຕົກໃຈແຮງເດ້ ບໍ່ແມ່ນວິວຫຼາຍ ເດ້ ບໍ່ມີໃຜເບິ່ງ ບໍ່ມີໃຜເບິ່ງ ມັນບໍ່ທັນເດ້ ມັນບໍ່ທັນ available ຢູ່ລາວນີ້ ເອີ ແລ້ວຕ່າງປະເທດອາດຈະເຫັນໜັງສືຫຍັງລະນີ້ ເອີ ເຂົາກະຊິບໍ່ຮູ້ເນາະ ແຕ່ກະບໍ່ເປັນຫຍັງເນາະ ເຮົາກະເອົາໄວ້ຊື່ໆຊະ ມັນມີ ເຮົາກະຊິຖືວ່າໄ ດ້ເປັນອີກ ເປັນອີກຊ່ອງທາງໜຶ່ງໃນການຟັງເນາະ ເອົາ ກະມີແຕ່ວ່າຝາກໄວ້ເນາະ ຖ້າວ່າ ອ່າ ມີຄຳຖາມຫຍັງກະຢ່າລືມສົ່ງມາໃຫ້ເຮົານຳແດ່ກະໄດ້ ເພື່ອເປັນໄອເດຍໃນການຄິດ ໃນການຊອກຫາອັນນັ້ນ ຄ ຳຕອບມາໃຫ້ ຫຼືວ່າເປັນໄອເດຍໃນການ ອ່າ ແລກປ່ຽນກັນໃນອາທິດຕໍ່ໆໄປເນາະ ໂອເຄ ມີໄວ້ຊ່ຳນີ້ລະເນາະ ບ໊າຍບາຍ